ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຢູ່ສະເໝີກໍຄືການກິນຊີ້ນຫຼາຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາແຂງແຮງ ເພາະຊີ້ນເປັນປະກອບໂປຣຕີນທີ່ສຳຄັນຂອງກ້າມຊີ້ນ ເລື່ອງນີ້ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ ເຮົາມາຟັງນຳກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາຄືກັບລົດ ເມື່ອຖືກສ້າງຂຶ້ນສຳເລັດແລ້ວ ມີບາງພາກສ່ວນເທົ່ານັ້ນທີ່ຕ້ອງການບົວລະບັດຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີຢູ່ສະເໝີ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍຄືກັນ ຕ້ອງການໂປຣຕີນໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອມາບຳລຸ ງຮ່າງກາຍ ຄືປະມານ 44 ຫາ 61 ກຣາມຕໍ່ມື້ ສິ່ງທີ່ລົດຕ້ອງການກໍຄືນ້ຳມັນທີ່ສະອາດ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍຄືກັນ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງການອາຫານທີ່ສະອາດ ສິ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການກໍຄືຄາໂບໄຮເ ດຣດ ຫຼື ອາຫານຈຳພວກແປ້ງທີ່ຈະໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ປົກກະຕິແລ້ວໄຂມັນຄືເຊື້ອໄຟທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາສະສົມໄວ້ ຄືກັບນ້ຳມັນສຳຮອງ ເມື່ອປະລິມານຄາໂບໄຮເດຣດນ້ອຍລົງ ຮ່າງກ າຍຂອງເຮົາຈະເອົາໄຂມັນມາໃຊ້ແທນ ແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາບໍ່ສາມາດເຜົາຜານໄຂມັນໄດ້ທັງໝົດ ນີ້ບໍ່ຄືກັບອາຫານຈຳພວກແປ້ງ ນອກຈາກນີ້ໄຂມັນຍັງເປັນພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບປານໃດ ເມື່ອ ທຽບໃສ່ແປ້ງ ຫຼື ຄາໂບໄຮເດຣດ ແລ້ວຄາໂບໄຮເດຣດນີ້ແມ່ນຫຍັງ ຄຳຕອບກໍຄື ນ້ຳຕານ ແລະ ແປ້ງໃນອາຫານທີ່ເຮົາສາມາດກິນເຂົ້າໄປ ເມື່ອຖືກຍ່ອຍແລ້ວກໍກາຍເປັນນ້ຳຕານກລູໂຄສ ຈາກນັ້ນ ຮ່າງກາຍຂ ອງເຮົາຈຶ່ງສາມາດດູດຊຶມຈາກລຳໄສ້ນ້ອຍ ເພື່ອໃຊ້ພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍຕໍ່ໄປ ຄາໂບໄຮເດຣດມີຢູ່ໃນພືດທັນຍາຫານ ຫຼື ພືດທີ່ເປັນເມັດທັງຫຼາຍ ເຊັ່ນ ເຂົ້າທຸກຊະນິດ ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ ລວມທັງອາຫານ ທີ່ເຮັດມາຈາກເຂົ້າຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເຝີ ເຂົ້າປຽກ ເຂົ້າຈີ່ ແລະ ຂະໜົມຕ່າງໆ ນ້ຳຕານ ຄາໂບໄຮເດຣດທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປຈະຖືກຍ່ອຍຢ່າງໄວ ໃນເວລາບໍ່ພຽງ 2-3 ນາທີ ຮ່າງກາຍກໍຈະດູດຊຶມເຂົ້າເສັ້ນເລືອ ດ ຍົກເວັ້ນອາຫານທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນໃຍ ເມື່ອຂະບວນການດູດຊຶມພະລັງງານນີ້ເກີດຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງຂຶ້ນຫຼາຍ ແລະ ມີພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ ລະດັບນ້ຳຕານທີ່ສູງຂຶ້ນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ມ້າມປ່ອ ຍອິນຊູລິນອອກມາ ເພື່ອຫຼຸດປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດ ບາງເທື່ອຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານໃນເລືອດຕ່ຳກວ່າປົກກະຕິ ເຊິ່ງບາງຄົນຈະມີອາການໂຕສັ່ນ ຫົວໃຈເຕັ້ນບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ເປັນລົມໄດ້ງ່າຍ ຖ້າຫາກທ່ ານມີອາການແບບນີ້ ການດື່ມນ້ຳຫວານ ຫຼື ການກິນອາຫານປະເພດຫວານ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຊົາຈາກອາການນີ້ໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄາໂບໄຮເດຣດທີ່ໄດ້ໂດຍກົງຈາກທຳມະຊາດນັ້ນດີທີ່ສຸດ ຈາກໝາກແອັບເປິ້ນ ໝາກ ມ່ວງ ໝາກສີດາ ມີເສັ້ນໃຍອາຫານທີ່ຈະບໍ່ຖືກຍ່ອຍ ເສັ້ນໃຍນີ້ຈະຊ່ວຍດູດຊຶມນ້ຳ ແລະ ກໍ່ຕົວເປັນກ້ອນນ້ອຍໆ ນຸ້ມໆ ໃນລຳໄສ້ນ້ອຍ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການດູດຊຶມນ້ຳຕານໃຫ້ຊ້າລົງ ທ່ານເຫັນແລ້ວບໍ່ວ່າການ ກິນໝາກໄມ້ນັ້ນມີຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາແນວໃດ ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ອາຫານປະເພດໄຂມັນເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນໄວທີ່ສຸດ ໄຂມັນ 1 ກຣາມຈະເຮັດໃຫ້ມີພະລັງງານ 9 ແຄລໍຣີ ໃນຂະນະທີ່ຄາໂບໄຮເດຣດ ຫຼື ອາຫານຈຳພວກແປ້ງ 1 ກຣາມໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍພຽງ 4 ແຄລໍຣີເທົ່ານັ້ນ ນອກຈາກນີ້ ຖ້າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໃຊ້ໄຂມັນບໍ່ໝົດ ກໍຈະຖືກນຳໄປຜະສົມຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ຖ້າແປ້ງ ຫຼື ຄາໂບໄຮເດຣດຖືກປ່ຽນສະພາບ ຫຼື ຖືກນຳມາປຸງແຕ່ງໃໝ່ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານນັ້ນຫຼຸດລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີແຄລໍຣີຫຼາຍຂຶ້ນ ນັ້ນກໍເທົ່າກັບວ່າເຮົາເຮັດໃຫ້ແຄລໍຣີຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າເຮົາກິນຄາໂບໄຮເ ດຣດທີ່ບໍ່ໄດ້ການປ່ຽນແປງສະພາບ ຫຼື ຖືກປຸງແຕ່ງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາອີ່ມໄວ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກິນໄດ້ໜ້ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕຸ້ຍ ເພາະສະນັ້ນ ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນກິນເປັນປະຈຳກໍຄືເຂົ້າ ໝາກຖົ່ວ ຫົວມັນ ເປັນຕົ້ນ ເພາະອາຫານເຫຼົ່ານີ້ກິນແລ້ວອີ່ມໄວ ມີແຄລໍຣີບໍ່ຫຼາຍ ເພີ່ມຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດເຂົ້າໄປ ຖ້າຫາກທ່ານກິນແບບນີ້ຕະຫຼອດໄປ ນ້ຳໜັກຂອງທ່ານຈະບໍ່ເກີນ ແຕ່ຫາກເຮົານຳອາຫານຈຳພວກນີ້ໄປປຸງແຕ່ ງໃສ່ແປ້ງນົວ ເນີຍ ຫຼື ເຄື່ອງເທດອື່ນໆ ອາຫານທີ່ມີແຄລໍຣີຕ່ຳກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີແຄລໍຣີສູງທັນທີ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການກິນອາຫານແບບທຳມະຊາດໂດຍບໍ່ຕ້ອງປຸງແຕ່ງເລີຍນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄຸນຄ່າອາຫານສູງ ສຳລັບ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຕ້ອງການຫຼຸດນ້ຳໜັກ ຕ້ອງໃຊ້ຫຼັກການນີ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຂອງເຮົາສະອາດ ແລະ ອັນທີ່ແນ່ນອນກໍຄືບໍ່ເປັນໂລກຫົວໃຈ ເບົາຫວານ ຫຼື ໂລກຄວາມດັນສູງໄດ້ງ່າຍ ໃນພະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວໄວ້ ວ່າ ພະເຈົ້າໃຫ້ອາຫານຈຳພວກພືດພັນທີ່ມີເມັດ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ແກ່ມະນຸດ ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາຈະຜ່ານໄປຫຼາຍປີກໍຕາມ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຍັງໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ຄົນເຮົາສະເໝີ ແລະ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງພຽ ງເທົ່ານີ້ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ ທ່ານທີ່ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເ ດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝ າຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

Road Singapore 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາມາພົບກັນອີກແລ້ວໃນລາຍການຂອງມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳຖາມສຳລັບທຸກໆທ່ານ ແຕ່ລະມື້ທ່ານມີຄວາມກະວົນກະວາຍໃນເລື່ອງການຕ່າງໆຫຼືບໍ່ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກຈະຖາ ມຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕອບວ່າມີ ແຕ່ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາກັງວົນນັ້ນຄືຫຍັງ ມີຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງໃດ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າມີວິທີແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະໃຫ້ ທ່ານຜູ້ຟັງມາຟັງນຳກັນເຖິງຜົນເສຍທີ່ເກີດຈາກຄວາມກະວົນກະວາຍວ່າມີຫຍັງແດ່ ຂໍ້ທີໜຶ່ງແມ່ນມີຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເມື່ອຈິດໃຈຂອງທ່ານມີແຕ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນບໍ່ຫຼັບ ກິນເຂົ້າບໍ່ແ ຊບ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ຈິດໃຈຫ່ຽວແຫ້ງ ຕົວຢ່າງ ເວລາລູກຊາຍລູກສາວອອກໄປກັບໝູ່ຄູ່ເວລາກາງຄືນ ພໍ່ແມ່ກໍຈະເປັນຫ່ວງ ນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ເວລາທີ່ທ່ານຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກຈາກງານ ແລະ ບໍ່ມີວຽກເຮັ ດງານທຳ ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ດີເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະລົບກວນທ່ານ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຢ້ານ ແລະ ບໍ່ສະບາຍໃຈ ຂໍ້ທີສອງ ຈິດໃຈໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບບັນຫາທີ່ກັງວົນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສະມາທິໃນການເຮັດແນວອື່ນ ເກີດການກະລົກກະລົ ນ ກະວົນກະວາຍ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເສຍການຮຽນ ຂໍ້ທີສາມ ການຮ້ອນຮົນເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງວຽກງານຂອງເຮົານັ້ນອອກມາບໍ່ດີ ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍວຽກເສຍງານ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍ້ທີສີ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ອາລົມເສ ຍ ອາດຈະສະແດງອາການທີ່ບໍ່ພໍໃຈ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນອື່ນ ແລະ ຂໍ້ທີ 5 ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານຕ່າງໆນັ້ນຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອທາງດ້ານສາສະໜາຫຼຸດລົງ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງແຍກໃຫ້ອອກລະຫວ່າງຄວາມກະວົນກະວາຍກັບຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ມີເຫດຜົນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີນັ້ນ ວ່າມັນເປັນແນວໃດກັນແທ້ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນັ້ນມັນກໍມີປະໂຫຍດ ເຮັດໃ ຫ້ເຮົາວາງແຜນການ ວາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການເຮັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ເຊິ່ງມັນເປັນຜົນທີ່ດີໃນການວາງແຜນເຮັດວຽກ ດ້ວຍການມີໃຈເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຢ່າງມີເຫດມີຜົນ ມັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດກາ ນກະວົນກະວາຍໄດ້ ເຊັ່ນ ເຮົາຫ່ວງວ່າຖ້າບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສືນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ການທຳມາຫາກິນນັ້ນພົບກັບຄວາມລຳບາກຍາກເຂັນ ຖ້າຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ກໍອາດຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກເ ຮັດງານທຳກໍໄດ້ ຫຼື ຖ້າເຮົາບໍ່ປະຢັດ ເມື່ອເງິນໝົດແລ້ວ ເຮົາຊິເອົາຫຍັງມາໃຊ້ມາຈ່າຍອີກຕໍ່ໄປ ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ແຫຼະເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເອງ ປັບປຸງຕົວເອງຢູ່ສ ະເໝີ ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາພັດທະນາຕົວເອງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢ່ອນ ເຖິງຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ການເຮັດວຽກເຮັດງານ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ເຮົາເອງນຳກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ ເຊື່ອວ່າ ການປ່ອຍຕົວໄປຕາມໂຊກຊາຕານັ້ນ ຈະເປັນວິທີດຳເນີນຊີວິດຂອງຄົນທີ່ມີປັນຍາ ພະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາບອກທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງຊີວິດຂອງຕົວເອງວ່າຈະກິນຫຍັງ ຈະດື່ມຫ ຍັງ ແລະ ກະວົນກະວາຍວ່າຈະນຸ່ງຫົ່ມຫຍັງ ຊີວິດຂອງເຮົາສຳຄັນກວ່າອາຫານບໍ່ແມ່ນຫຼື ແລະ ຮ່າງກາຍກໍສຳຄັນຍິ່ງກວ່າເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມບໍ່ແມ່ນບໍ ເຮົາລອງມາສັງເກດເບິ່ງນົກທັງຫຼາຍຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າລອງເບິ່ ງ ພວກມັນບໍ່ໄດ້ຫວ່ານ ບໍ່ໄດ້ເກັບກ່ຽວ ບໍ່ໄດ້ທ້ອນໂຮມສະບຽງອາຫານໄວ້ ແຕ່ອົງພະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ສະຖິດຢູ່ເທິງຟ້າສະຫວັນ ຊົງລ້ຽງດູພວກມັນໄວ້ ທ່ານຍິ່ງປະເສີດກວ່ານົກພວກນັ້ນບໍ່ແມ່ນຫຼື ບໍ່ ມີຜູ້ໃດດອກ ເມື່ອກະວົນກະວາຍແລ້ວ ຈະສາມາດຕໍ່ອາຍຸໃຫ້ຍາວຂຶ້ນໄປໄດ້ອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ການທີ່ພະເຢຊູຊົງກ່າວແບບນີ້ ກໍເພາະວ່າຫຼາຍຄົນສະແຫວງຫາສິ່ງທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການ ເຊິ່ງມັນເກີນຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບເຂົາ ຈົນບໍ່ສົນໃຈກັບສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄອບຄົວ ຈົນອາດຈະເປັນເຫດໃຫ້ເສຍໃຈພາຍຫຼັງ ເມື່ອລູກເປັນຄົນເສເພ ບໍ່ສົນໃຈໃນເລື່ອງການຮ່ຳການຮຽນ ແລະ ປະພຶດໂຕບໍ່ເໝາະສົມ ເພາະຂາດການເອົາໃຈໃສ່ຈາກຜູ້ເປັນພໍ່ ແລະ ແມ່ ເຮົາຢ່າຄິດວ່າ ເມື່ອເຮົາມີເງິນແລ້ວເຮົາຈະໃຫ້ລູກທຸກຢ່າງ ເພາະນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສາວົກຂອງພະເຢຊູຄົນໜຶ່ງກ່າວວ່ າ ດ້ວຍວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາສິ່ງໃດເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້ສັນໃດ ພວກເຮົາກໍເອົາສິ່ງໃດອອກໄປຈາກໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ສັນນັ້ນ ເພາະສະນັ້ນແຫຼະ ຖ້າພວກເຮົາມີອາຫານການກິນກັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ກໍຄວນພໍແລ້ວສຳ ລັບພວກເຮົາ ແຕ່ຄົນທີ່ຢາກລ່ຳຢາກລວຍ ກໍຕົກຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ຍົ່ວຍວນກວນໃຈ ເຂົາຈຶ່ງຖືກບ້ວງແຮ້ວຂອງບັນດາກິເລດຕັນຫາອັນໂງ່ງ່າວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຈັບປວດ ຊຶ່ງດຶງຈ່ອງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນລົງສູ່ຄວາມພິນ າດຈິບຫາຍ ດ້ວຍວ່າເງິນຄຳເປັນຮາກຖານຂອງຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງ ບາງຄົນຢາກຮັ່ງມີສີສຸກຫຼາຍ ຈົນໄດ້ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ ແລ້ວກໍເປັນທຸກໃຈຫຼາຍປະການ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການທີ່ເປັນຄົນຮັ່ງມີນັ້ນ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ ເສຍຫາຍອັນໃດດອກ ຫາກຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນຖານຂອງຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດ ນອກຈາກການສອນບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາວິຕົກທຸກຮ້ອນແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ສະແຫວງຫາອີກສິ່ງໜຶ່ງ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ທ່ານຈົ່ງ ສະແຫວງຫາແຜ່ນດິນສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມຊອບທຳຂອງພຣະອົງສະກ່ອນ ແລ້ວພຣະອົງຈະເພີ່ມເຕີມສິ່ງທັງຫຼາຍທັງປວງນັ້ນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເພາະສະນັ້ນຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງເລື່ອງມື້ອື່ນ ເພ າະວ່າມື້ອື່ນມັນກໍມີເລື່ອງກະວົນກະວາຍຂອງມັນເອງ ແຕ່ລະມື້ກໍມີຄວາມທຸກພໍຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າສະກ່ອນ ສິ່ງທັງປວງນັ້ນ ພຣະອົງຈະປະທານໃຫ້ຕາມທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າ ມີເລື່ອງທີ່ຈະເລົ່າໃຫ້ທ່ານຟັງ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ມີຍານພິເສດ ຊຶ່ງເປັນຄົນເຢຍລະມັນຊື່ວ່າ ທໍເຣີ ໄດ້ຖາມຂໍທານຄົນໜຶ່ງວ່າ ເພື່ອນເອີຍ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານມື້ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເດີ້ ຂໍທານຄົນນັ້ນ ໄດ້ຕອບວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ທີ່ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍໃຫ້ມື້ທີ່ດີແກ່ຂ້ອຍ ທໍເລີກໍກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ ເພື່ອນເອີຍ ຂໍພຣະເຈົ້າປະທານຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກແກ່ເຈົ້າ ແລະ ຄົນຂໍທານຄົນນັ້ນກໍຕອ ບວ່າ ຂອບພະຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມທຸກຮ້ອນ ທໍເລີກໍປະຫຼາດໃຈກັບຄຳຕອບຂອງຄົນຂໍທານນັ້ນ ຈຶ່ງຄ່ອຍເວົ້າອອກມາວ່າ ເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ຂໍທານຄົນນັ້ນກໍຕອບວ່າ ໂອ້ ເມື່ອຂ້ອຍຢູ່ ສຸກສະບາຍ ຂ້ອຍກໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຝົນຕົກກໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ເມື່ອມີຫຼາຍກໍຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຂ້ອຍຫິວ ຂ້ອຍກໍຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ ໃນເມື່ອຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມປະ ສົງດຽວກັບຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະໄທ ຂ້ອຍກໍພໍໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈະຕ້ອງເວົ້າວ່າຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມສຸກລະ ໃນເມື່ອຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນແບບນັ້ນ ທໍເຣີເບິ່ງໜ້າຄົນຂໍທານນັ້ນດ້ ວຍຄວາມສົງໄສ ພ້ອມກັບຖາມວ່າ ເຈົ້າເປັນໃຜກັນແທ້ ຄົນຂໍທານນັ້ນເລີຍຕອບວ່າ ເຮົາເປັນກະສັດ ທໍເຣີກໍຍິ່ງງົງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຖາມອີກວ່າ ແລ້ວພຣະລາຊະວັງຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສ ແລະ ຄົນຂໍທານຄົນນັ້ນກໍຕ ອບແບບງຽບໆວ່າ ມັນກໍຢູ່ທີ່ໃຈເຮົານີ້ເດ ແມ່ນແລ້ວ ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ຄວາມທຸກ ຄວາມກັງວົນໃຈ ຄວາມໂສກເສົ້າ ຫຼື ມ່ວນຊື່ນນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ທີ່ໃຈຂອງເຮົານັ້ນເອງ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນເອົາຄວາມທຸກກັງວົນນີ້ຝາກໄວ້ ກັບພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍເຮົາຢູ່ສະເໝີ ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ມາຮອດບົດນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງ ລາວຂອງພະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ
ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

lao@awr.org
ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະ ນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົ ດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່
ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ